ته اسان هيئن ڪريون ها پر پوء ماڻهو اهي سڀئي ٿي وڃن ها هڪ دين تي پوء ڪهڙو دين جيڪو ڪفر ڪندو وڃي ته سڄو سامان سونو چاندي ٿي وڃي ڇتيون سون جون ڏاڪڻيون چانديء جون گهرن جا دروازا اهي سڀ سون ٿي وڃن. پوء ماڻهو سڀ جيڪو ڪفر ڪندو وڃي ته سون جو سامان کڻندو وڃي، جيڪو ڪفر ڪندو وڃي گهر وڃي ته ملڪ سون لڳو پيو آهي. الله ٿو فرمائي ته ائين ڪريون ها جيڪڏهن اهو ڌڪو هوندو. ان کان پوء ڏسون ٿا ته توهان معرفت ڪريو ٿا يا نه. معنيٰ الله جو ايڏو وڏو حق آهي خالقيت جو ٻانهي تي جو جيڪر ڪفر ڪو ڪري ته ملڪ ئي سون ٿي وڃيس. تڏهن به خدا جو حق آهي.

تڪويني آيتون، تشريعي آيتون، تنزيلي آيتون، هيڏو دروازو اسان کولي ڦٽي ڪيو آهي رحمت جو توهان کي سمجهه ۾ نٿي اچي ڳالهه ۽ حالان گهر ڪيڏو وڏو پر ائين نه ڪيوسي معنيٰ جيڪڏهن ڪو ڪفر ڪري ٿو اسلام آڻي سون چانديء جو جدا مسئلو آهي دولت جو جدا مسئلو آهي ان جو هن اسلام ۽ دين سان واسطو ڪونهي مسلمان هجي يا ڪافر هجي امير هجي يا غريب هجي ان ۾ فرق ڪونهي تنهن ڪري اسان انهيء کي معيار امتحان جو نه بڻايو جڏهن اسان هن کي معيار امتحان جو نه بڻايو آهي ته توهان معيار نبوت جو ان کي ڇو ٿا بڻايو عليٰ رجل من قري قريتين عظيم ڇو ٿا چئو ڪنهن وڏيري تي اچي ها جڏهن اسان هن کي معيار نه بڻايو آهي ته توهان ڇو ٿا معيار بڻايو عجيب پيرائي سان سمجهائڻ الزام ڏيڻ آهن زبردست

چانديء جا ۽ سون جا، من فضة، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ائين ڪريون ها يا اسان ڪريون ها لجعلنا زخرفا جعلنا جو ٻيو مفعول ڏيو ڪري سقفا من فضة ۽ هي وري مٿو دروازا وغيره ٻيا ٽا اهي سون جا ڪا شيء مانع ڪانه الله جي قدرت کي وان ڪل ذالڪ لما متاع الحياة الدنيا ڪيترو به هجي دنيا جي حيات جو سامان آهي جيڪي توهان کي ٻڌايو ٿي ويو اهو زائل ٿيندڙ آهي ختم ٿيندڙ آهي

الله جي يادگير کي هنن وساري ڇڏيو آهي. جيڪر الله جي يادگير هجي ها، دل هنن جي ڪنهن حد تائين رب سان تعلق رکندڙ هجي ها ته بچي وڃن ها. ومن يعش عن ذڪر الرحمان، جيڪو شخص پاڻ کي بتڪلف پاڻ کي چنجهو ٿو ڪري قرآن کان. چنجهو معنيٰ ڇا ته نه ڏسي قرآن ڏي، نظر پوء هجيس يا نه هجيس، جنهن هدايت کي آندو آهي، جيڪو پنهنجون اکيون پوري الله جي ذڪر کان نقيض له شيطانا فهو له قرين، اسان مقرر ڪندا آهيون ان جي لاء شيطان کي پوء ان جو ساٿي هوندو آهي. اهو ساٿي هوندو ٿي رهندو آهي هميشه. معنيٰ جيڪو شخص جو سچي نصيحت ۽ ياد الاهي کان اعراض ڪندو رهندو آخر هڪڙو شيطان خصوصي طور ان تي مسلط ٿي ويندو آهي هر وقت هن کي اغوا ڪندو آهي اهو بئس القرين ٿيندو آهي ان جو بڇڙو ساٿي هوندو آهي

۽ غلط کي سڌو سمجهڻ، بديء کي نيڪي چوڻ، نيڪي کي بدي ڪوٺڻ، بدتميزي، معنيٰ شيطان انسان کي بي عقل ۽ بدتميز بڻائيندو آهي. جيڪي به گمراهه آهن ماڻهو شيطان جي طريقي تي هلندڙ انهن ۾ ٻئي هي وصفون آهن. بدتميز هوندا آهن جن ۾ حق ۽ باطل جي تميز نه هوندي آهي ۽ بي عقل هوندا آهن جو سڌي سنئين ڳالهه کي نه سمجهندا آهن. ائين شيطان هن جي عقل تي ڌاڙو ماريندو آهي.

اهو به اتي رڙ ڪندو، چوندو ته ڪاش جي هن ۽ منهنجي وچ ۾ اهڙو فاصلو، لن ينفعڪم اليوم، اڄ ڪو نه ڪو نفعو ٿيندو، اذ ظلمتم، جڏهن توهان ظالم ٿي چڪا آهيو، انڪم في العذاب مشترڪون، هاڻي توهان ٻئي عذاب ۾ مشترڪ آهيو، سڀئي عذاب ۾ مشترڪ آهيو. دنيا جو قاعدو آهي ته جڏهن جو مصيبت ۾ عام طور ماڻهو گرفتار هوندو آهي ته اتي مڙئي ڪجهه معلوم ٿيندو آهي ته هلڪي آهي. جيئن ماڻهو چوندا آهن ته مرگ انبوه جشني را دارد،

جو ڪجهه توکي عذاب ڏيکارينداسين انهن جو ڪجهه وري بعد ۾ انهن کي عذاب ٿيندو جو هتي دنيا جي اندر اها هروڀرو سزا جي جاء ايڏي ڪانهي پوري جو انهن کي پوري سزا ڏجي پر سزا ٿيندي آخرت ۾ هلي پوري مڪمل سزا مڪمل سزا جهنم هتي ٿيندو عذاب جنگ ۾ شڪست يا بڇڙو موت فاستمسڪ بالذي اوحي اليڪ تون مضبوط ڪري جهل انهي شيء کي جيڪي جو تو ڏي وحي ٿيو آهي، تون قرآن کي مضبوط ڪر، انک علي صراط مستقيم تون سڌي رستي تي آهين. انهن ماڻهن کي جيڪي تنهنجي سڏ تي نه اچن، اهي ماڻهو جيڪي تنهنجي پويون نه اچن، نه انهن کي نظر آهي نه انهن کي ڪن آهن، غلطي ۽ گمراهي ۾ پيا ٿا ڀٽڪن، سچائي جي پاسي ڏي ڪونه ٿا اچن، پوء انهن کي تون ڇڏي ڏي بس سڌي رستي تي آهين تون. انه لذڪر لڪ اهو تنهنجي لاء مذڪور آهي. ولقومک ۽ تنهنجي قوم جو به مذڪور آ، تنهنجي لاء به نصيحت آ، قوم جي لاء به نصيحت آ، مذڪور معنيٰ اڳتي پويون توهان جي متعلق اهو بيان ٿيندو، قيامت تائين تنهن توهان جي ڳالهه هڪڙي قوم ايندي جيڪا ڪندي رهندي هدايت وارا هوندا بس هنن جو ڪهڙو بيان آ، ڪهڙو ذڪر آ، ڪير چوندو ته مان ابو جهل وانگر ٿو دنيا ۾ هلان ائين ڪو چوندو ابو لهب جهڙو آهيان ائين ڪو ڪونه چوندو بس هنن جو سو هڪڙو کڻي اهو اکر چيو آ ٿور ٿور

فسوف تسألون جو توهان کان پڇا ڪئي ويندي فسوف تسألون جو مطلب هي آهي ته تنهنجو جيڪو هي معاملو آهي قرآن پاڪ وارو اڳتي هلي ڪري پڇا ٿيندي توهان کان اها نعمت عظميٰ جو ڪيترو قدر توهان ڪيو ۽ ان فضل ۽ شرف جو ڪيترو توهان شڪر ڪيو اها توهان کان پڇا ٿيندي شڪر اهو آهي ته ماڻهو ان کي زبان سان پهچائي

معلوم ٿئي ٿو ته معراج کان هيء آيت هيء سورت اڳي لٿل آهي. شب معراج ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جو گفتگو ٿيو هو سڀني نبين سان. ان جا حالات ۽ انهن جي ڪتابن جي تحقيق توهان ڀلي انهن کان پڇجو. هنن پنهنجي پنهنجي موقعي ۾ جيڪا ڳالهه ڪئي تحقيق ۽ تفتيش ٿي ته اها ئي ٿي ته سڀ ڪنهن جو دين آسماني هو انهن سڀني ۾ شرڪ جي اجازت ڪانه هئي ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ کان سواء ٻيو ڪو مالڪ ڪجهه ڪونه بڻايو ويو هو رحمان ئي هر هڪڙو لائق عبادت جو هيو

انهن جي باري ۾ توهان پڇا ڪيو ڪنهن به ٻين قومن کان؟ آيا اهي ٻڌائين ٿا ته انهن، رسولن، الله کان سواء ڪنهن ٻئي جي پوڄا ڪئي آهي؟ جيڪي به موجود قومون آهن جن کي رسول آيل آهن انهن منجهان ڪا نه ڪا روايت موجود آهي، جاچي ڏسو ته اهي به ائين ئي چوندا. ٻي معنيٰ اها آهي. پوء ته اها هاڻي ٿي پئي. هوء شب معراج سان تعلق رکي. اهي ٻه تاويلون توجيهون ڪيون اٿن هن جون. اصل مقصد هي آهي تنبيهه ڪرڻ. پوء الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو ته ڏسو موسيٰ عليه السلام ڇا چيو.

تيئن وڏو ٿيندو پيو وڃي هر هڪ ٻئي جي مقابلي ۾ وڏو وڏو نشان پيدا ڪندو وڃي الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سان ڏيکاريندو وڃي موسيٰ عليه السلام جي صداقت جو نشان آخر ان حد تي وڃي ڳالهه پهتي جو عذاب جي صورت ۾ معجزات تبديل ٿيا عصائي موسيٰ يد بيضا اهي جن تي کلڻ لڳا ته سائين ان لٺ کي ته نانگ ڪجانء

وڻ ڀڄي پيا، پوکون هلي ويون، جيڪا شيء کڻ ته ماني پچائين ته اها اڏري وڃي، اهڙي مصيبت! پاڻي جو ٿانء ڀر ته هوا کئي وڃي، پيئڻ نه ڇڏي. آخر موسيٰ عليه السلام کي چيو سائين مهرباني ڪري دعا گهر ته اسان تون اها آفت ٽري، دعا گهرين آفت ٽري، اسان هدايت وارا ٿينداسين. ٺيڪ آهي. ويسي ڪجهه وقت کان پوء ان ڳالهه کي آخر ٿڌو ڪري ڇڏيو. ڪجهه وقت توبه توبه هلي نيٺ وري ڦري ويا.

مان هن کان بهتر آهيان يا جيڪو هي بي عزت آ. مهين چيو جنهن کي اهانت ٿيل هجي. مهين معنيٰ حقير ۽ ضعيف. هي موسيٰ زور ڪين مان زور ماڻهو جو اچي تنگ ٿيا ڀلا فرعون ظالم منجهئون ان جي حالات کي ڏسي هن جو نحوست ته سمجهن پيا نه تڏهن وري هن کي چئي ته مان هيڏو ماڙن ۽ بنگلن وارو ۽ وڏي طاقت ۽ قوت وارو اهو مان زور ڪين هي ولا يڪاد يبين جيڪو ڳالهائي به نٿو سگهي پورو ڏسو مان ڪهڙو فصيح بليغ عاليشان ڪلام ڪرڻ وارو حضرت موسيٰ عليه السلام جي زبان ۾ الله تعاليٰ ٿورڙو عقدو رکيو هو

سڄي ڏاڙهي ائين ڀريل هئي فرعون جي. چئي ٻڌ هن کي ٻيو نه ته به ايترا ايترا موتي نه ته ڀلا سون جا ڪي پٽا وٽا ته پيل هجن ها؟ نبي آ آخر ڪجهه ته عزت هجيس ها. تنهن جي معنيٰ ته نبوت جي عهدي کي دنيا جي عزت ٿا سمجهن. حالانڪه هو ته دنيا آخرت جي عزت آ. او جاء معه الملائڪة يا ڪي ملائڪ فرشتا اچن ها مقترنين اقتران ڪندڙ پرو ٻڌندڙ

جن کي اڄوڪي اصطلاح ۾ چوندا آهن ييس مين، ييس مين به هڪڙي اصطلاح آهي، معنيٰ ڇا چوندا آهن؟ ها صاحب، هو ويٺو غلط ڳالهائي ته به ها صاحب، اهي فرعون جا ماڻهو هئا جن تي حڪومت هئي ها صاحب وارا ماڻهو هيس، انهن کي الله تعالا ٿو فرمائي ته اهي بيوقوف آ سڀئي نافرمان آ فلما آسفونا جڏهن اسان کي ڪاوڙايون انتقمنا منهم اسان هنن کان بدلو ورتوسي فاغرقناهم اجمعين سڀني کي ٻوڙي ڪيوسي تباهه آخر ايتري قدر اسان گرفت ڪيون جو ٻوڙي ڪري ٿيون ختم ٿي ويون نه رهيو هنن جو نانءُ نه ڪو نشان فجعلناهم سلفن پوء ڪري ڇڏيوسي هن کي ويل گذريل ڪا شي ومثلن ۽ مثال للآخرين پوئن جي لاء هڪڙو پهاڪو بڻجي پيو عبرتناڪ سزا ٿي وئي هي سائين حضرت موسا عليه السلام ان کان بعد حضرت عيسا عليه السلام ولما ضرب ابن مريم مثلن جڏهن جو بيان ڪيو ويو مثال حضرت عيسيٰ عليه السلام جو جيڪو ابن مريم هو اذا قومڪ منه يصدون تنهن کان به تنهنجي قوم پئي دانهون ڪري صدا چئبو آهي آواز ڪرڻ کي چيخو پڪار کي معنيٰ اي نبي تنهنجي قوم ان کان به وري پاسيري پئي ٿئي حضرت موسا عيسيٰ عليه السلام جو جيڪو زمانو آيو ان کان به ساڳو هي مخالفت پيا رکن ۽ جڏهن ڳالهيون پيا ٻڌن ته اها به تسليم نه پيا ڪن ڪهڙي دانهن ڪئي اٿئون؟ نبي سائين جن پڙهيو قرآن شريف جي آيت انڪم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ابن زبعري هڪ شاعر هو رسول الله صلي الله عليه وسلم سان اعتراض ڪيائين جيئن قرآن پاڪ ۾ آيو آهي انڪم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ته ها آيو

هاڻي منهنجي تون خصومت ۾ اچي وئين پوري سان. جيڪڏهن چئين ها ته توهان قريشن جا جيڪي رب آهن اهي ۽ ۽ توهان پوء ته چئون ته ٺيڪ آهي تنهنجو ضد آهي اسان سان. پر هاڻي جو تو ايڏي دعويٰ ڪئي ته ساري دنيا جا جيڪي معبود آهن اهي سڀ جهنم ۾ عابد به جهنم ۾. ته پوء سائين هاڻي منهنجو ڪيس تو تي پڪو ٿيو. هي ڪيئن ڳالهه آهي وا؟ هي ته نصارا مسيح جي عبادت ڪندا آهن. يهودي حضرت عزير جي عبادت ڪندا آهن. اليس نصارا يعبدون المسيح.

وما ضربوه لک الا جدلا توسان ته جهڳڙي جي لاء اهي مثال بيان ڪيون بل هم قوم خصمون پر اها هڪڙي جهڳڙالو قوم آهي ٻيو ته ڪجهه نه آهي رب تبارڪ وتعاليٰ ان جو جواب ڏنو آهي ٻئي هنڌ ان الذين سبقت لهم منا الحسني

نصارا قائل ٿيا پوء وري نصارا اڳتي هلي وري ڪيترا فرقا بڻجي ويا حضرت مسيح کي خدا ۽ خدا جو پٽ چوڻ لڳا بيبي مريم کي خدا جي زال چيائون ٽن خدائن جا قائل بڻجي پيا ٽن خدائن ۾ به وري ڪيٿولڪ پروٽسٽنٽ هڪڙا چون ته مجموعو گڏجي ٽن ٽڪرن منجهون خدا ٺهيو آهي ٻيا وري چون ته نه اهي ٽئي ٽڪر هر هڪڙو خدا آهي حضرت مسيح جي اصلي تعليم وئي هلي

مائٽ مٽن کان به بيزار ٿي ويندا. يا عباد لا خوف عليڪم قيامت ۾ اسان چونداسين منهنجا ٻانهو جن جو توهان تعلق پنهنجو الله خاطر هيو ۽ نيڪي ۾ توهان هڪ ٻئي سان مدد ڪندا هيو اليوم لا خوف عليڪم اليوم اڄ توهان تي ڪو خوف ڪونهي ولا انتم تحزنون نه ڪي توهان کي ڪو ڏک ٿيندو نه ڪي ڪا تڪليف هوندي جيڪي دنيا جي معاملات ۾ محبت رکندڙ آهن انهن جو ۽ جيڪي آخرت جي معاملي ۾ محبت رکن انهن جي دوستي کي الله تعاليٰ اهو بيان ڪري ڇڏيو

يطاف عليهم بصحاف ان جي مٿان پليٽون سون جون تن ۾ طعام ۽ ٻيا گلاس سون جا انهن ۾ پاڻي جنت جا پياريا ويندا فيها ما تشتهي الانفس اتي جنت ۾ هوندي اها شيء جنهن کي دل چاهي انفس معنيٰ نفس نفس دل تشتهي معنيٰ چاهي وتلذ الاعين اکين کي به آرام اچي معنيٰ اهڙي قسم جا کاڌا جيڪي اکين کي ان جو رنگ وڻي وات کي ان جي لذت وڻي عجيب الله تعاليٰ جي شيء

ڏوها خراب ته ڪونهن پر مرضي ان المجرمين في عذاب جهنم جهنم جي عذاب ۾ ڏوهاري گرفتار هوندا خالدون هميشه رهندا انهن کي ڍر نه ملندي لا يفتر عنهم نه ڍرو ڪيو ويندو انهن کان عذاب وهم فيه مبلسون ان ۾ نه مايوس ٿي ويندا نااميد ٿيا هوندا اميد نه هوندي نڪرڻ جي دوزخي نااميد ٿي ويندا وما ظلمناهم الله تو فرمائي ظلم ڪونه ڪيو اسان انهن تي جو چئجي ته ڪو ظلم ڪجي ولڪن ڪانوا هم الظالمون پر اهي ظالم هيا ڇو ته پنهنجي نفسن تي پاڻ ظلم ڪيو. عذاب ٻڌي سڌي پوء انهيء ڏي پاڻ کي کڻي آندائون بجاء هن جي جو پرهيز ڪن. نادوا پوء ڪندا رڙ وٺي پڪاريندا يا مالڪ جهنم جي داروغي جو نالو آهي مالڪ انهي ڪندا سڏ ليقضي علينا ربڪ تنهنجو رب جيڪر اسان تي موت آڻي موت جيڪر آڻي تنهنجو رب ته ڏاڍو چڱو مري وڃون ته مري جان ڇڏايون هڪڙي ويچاري چيو مر ڪي ڀي چين نه پايا تو ڪهان جائينگي

فيصلي جي پٺيان فيصلو آيو آهي. ڪفار عرب جا پيغمبر جي مقابلي ۾ طرح طرح جا منصوبا ڪندا ها، تدبيرون ٺاهيندا ها. ٻي معنيٰ هاڻي ٿا ڪيونس وري. تدبيرون خفيه ڪري چوندا ها ته جيڪر اسان هڪڙن جو خيال هو ته هن کي قتل ڪجي، ٻين جو خيال آهي ته هن کي گرفتار ڪجي، ٻين جو خيال آهي ته هن کي ملڪ مان تڙي ڪڍجي. اهي نبي سائين جي خلاف هنن. رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن به فيصلا ڪيا، اسان به فيصلا ڪيا. اسان هن کي امن سلامتي سان ٻاهر ڪڍيو.

مان وري به الله جي عبادت ڪريان بس جيڪڏهن خدا کي جائي پچائي پٽ هجي ها ته به مان خدا کي ڇو ٿو وري پيء جي هوندي پٽ کي ڇا جي ڪاڻ مڃبو توکي پٽ تي ٿيندي آهي ڇا هجيس سچ پچ ته به اسان پٽ کي ڪونه مڃون خدا ڪري اها ظاهر ڳالهه ٻيو ڇا آهي اها معنيٰ ڪئي اٿن هڪڙن ٻي وارا وري ڪئي اٿن ته جيڪڏهن خدا کي پٽ هجي ها ته پوء مان مڃان ها نه نٿو مڃان تنهنجي معنيٰ ڪونهي سبحان رب السماوات والارض پاڪائي الله تعالي جي جيڪو آسمان ۽ زمينن جو رب آهي، رب العرش عما يصفون جيڪو رب عرش جو مالڪ آهي انهيء جو اهو الله تبارڪ وتعاليٰ آهي جيڪو ساري ڪائنات کي پالي ٿو پنهنجي رحمت سان عرش جي مٿان گهيرو ڪيو اٿائين اها رحمت هن جي مٿان مستوا ٿي مستوي ٿي چڪي آهي برابر ٿي چڪي آهي تنهن ڪري انهي الله تبارڪ وتعاليٰ کي جيڪي تهان جي طرفان لفظ ٿا اچن اهي غلط آهن سبحان پاڪ آ هو

عنده علم الساعه، قيامت جو علم به انهيء کي آ ته ڪڏهن ٿيندي، انهيء ڳالهه جي به ماڻهن کي خبر ڪانهي. واليه ترجعون، اوڏي توهان کي موٽايو ويندو. لا يملڪ الذين يدعون من دونه الشفاعه، نه مالڪ ٿيندا شفاعت کي، جن کي توهان الله کان سواء سڏيو ٿا، انهن کي ڪا سفارش ڪانهي. ڪير سفارش ڪندو الله تعاليٰ وٽ؟ الا من شهد بالحق، ها جيڪڏهن انهن شاهدي ڏني هوندي حق جي، وهم يعلمون، ۽ انهن کي خبر به هئي. مطلب ته ايتري سفارش جن جي علم ۾ اها ڳالهه موافق هوندي ته ڪلمو اسلام جو هن چيو آهي پوء گواهي ڏينداسين هن ڪلمو اسان جي روبرو پڙهيو هو يا اسان جون امتون مون آهن جيڪي ڪلمي وارا آهن اهي سو چئي سگهندا ڪلمي جي ڳالهه باقي نه ته ٻيو ڪجهه نه ايترو ڪنهن جي نيڪ عمل جي ڳالهه ٻڌائي ويندي بس اها ٿيندي باقي نه ته ائين ڪا سفارش ڪانهي هنن کي ڇڏيو جهڙو آهي تهڙو ائين ناهي ولئن سألتهم من خلقهم جيڪڏهن تون انهن کان سوال ڪندي ته ڪنهن انهن کي پيدا ڪيو پوء ته چوندا ته الله فأنيٰ يؤفڪون پوء ڪاڏي ٿا ڦرن ان رب تعاليٰ کي ڇڏي پوء ڪاڏي ٿا وڃن جڏهن بندگي جي لائق هڪڙو الله ٻيو آهي به نه عبادت نالو آهي ڪنهن جي آڏو صفا انتهائي جهڪڻ کي چئبو آهي پوء انتهائي جهڪڻ ڪنهن جي آڏو ٿيندو عظمت جنهن جي هجي ان جي آڏو عجيب ڳالهه آهي ته ايترا مقدمات تسليم ڪري نتيجي کان ڦري ٿا وڃن اهو ڪهڙو طريقو آهي مقدمات صغرائون ڪبرائون مڃي ڪري پوء نتيجو نڪري ٿو غلط اهو ته تمام غلط آهي هجي توهان جي پوري روان کي به غلط ڪريو سڌو سو نه اچو وقيله قسم آهي الله جو ان رسول جي قول جو قسم آهي يا رب ان هؤلاء قوم جو هو چوي پيو ته قوم آهي هڪ لا يؤمنون الله ته فرمايو مونکي رسول پنهنجي جي قول جو قسم آهي جو مونکي چوي پيو ته الله هي قوم ته نٿي ايمان آڻي هاڻ مان ڇا ڪريان؟ سو مان انهن کي ٿو چوان پيو ته فاصفح عنهم ڇڏي درگذر ڪرين. قل سلام چين توهان سان اسان جو سلام آهي متارڪت، ترڪ، آهي. فسوف يعلمون اجهو توهان ڄاڻندؤ. اها معنيٰ آهي. مطلب ته اسان رسول کي هدايت ڪئي سي. جڏهن رسول پريشان ٿيو، هن جو اهو قول هو ته هي بيڪار قوم آ، مون کي قسم آ ان جي قول جو ته پوء مان هن کي چيو ته تون درگذر ڪر. ايئن به مٿي ڪري هيڏي هيڏي کي لڳايس. وقيله فاصفح.

ان ۾ هنن کي دونهون نظر آيو. واقعو هو قحط جو. پوء هن سورت ۾ ان جي متعلق بيان آهي، تنهنڪري نالو ان جو ٿيو دخان. هي حواميم جيڪي آهن، انهن ۾ بشارت ساڳي آهي. الله تبارڪ وتعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي ڪاميابيء جي بشارت ڏني آهي.

رمضان مهينو به ٿيو، ليلة مبارڪ به ٿي، ليلة القدر به ٿي ۽ انهيء رات جي متعلق حضرت ابن عباس کان روايت آهي ته مان جيڪڏهن قسم کڻان ته حانث نه ٿيان. اها ستاويهين ئي آهي رمضان شريف جي. ڇاڪاڻ ته ليلة القدر جا نو اکر آهن. الله تعاليٰ انهيء انا انزلناه ۾ ٽي دفعا انهي کي آندو، تنهن مان ستاويهه. اشارو هن ڳالهه ڏانهن آهي ته ستاويهين رمضان جي الله تعاليٰ قرآن پاڪ کي نازل ڪيو. بهرحال هن صحابي جي روايت ۽ هن جو مان فڪر توهان جي آڏو ٻڌايو. هتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته شاهدي آهي ڪتاب مبين جي، قرآن پاڪ جي، ته اسان نازل ڪيو آهي انهيء کي رات ۾ جا رات آهي برڪت واري، عزت واري، وڏي رات آهي. جو پوء آهستي آهستي دنيا جي آسمان تان ٽيويهن سالن ۾ هيٺ لٿو. دنيا جي آسمان تي لوح محفوظ مان انهيء رات مٿي هن آسمان تي نازل ٿيو. پوء ٽيويهن سالن ۾ هوريان هوريان حالات ۽ وقت آهر تعليم طور قرآن شريف لهندو آيو. فيها يفرق ڪل امر حڪيم امرا من عندنا فيها يفرق انهيء ۾ جدا ٿو ٿئي. معنيٰ انهيء رات ۾ جيڪا فضيلت واري رات آهي، انهيء ۾ جدا ٿو ٿئي ڪل امرٍ هر ڪم حڪيم حڪمت وارو امرًا حڪم ٿي ڪري من عندنا اسان جي طرفان معنيٰ هن رات ۾ اسان جي طرفان حڪم جي صورت ۾ قرآن شريف جو نازل ٿيڻ ۽ هر ڪم جو جدا جدا ٿي لهڻ انهيء رات ۾ ٿيندو آهي. ٻيا به ڪيترا ڪم. مطلب ته ان عظيم الشان رات ۾ لوح محفوظ کان الله تعاليٰ جا احڪام نازل ٿي دنيا جي آسمان تي ايندا آهن. اهو. ڪن روايتن ۾ اچي ٿو ته شعبان جي رات جي پندرهين تاريخ جنهن کي شب برأت چئبو آهي، پوء انهيء رات ۾ اهو ڪم شروع ٿو ٿئي. انهي ٻنهي روايتن جو تعارض هن طرح دفع ڪيو ويو آهي ته شعبان جي پندرهين رات کان تقديرات جي نزول جو ڪم شروع ٿئي ٿو ستاويهين رات رمضان جي اچي پورو ٿو ٿئي ته پوء ٻنهي روايتن جي تقاضا انهيء توجيهه سان پوري بيهي ٿي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته انا ڪنا مرسلين، اسان ئي موڪليندڙ آهيون. فرشتن کي هر ڪم جي لاء انهن جي مناسب مناسب حڪم احڪام ڏئي دنيا ڏي موڪليون ٿا. جبرائيل عليه السلام کي قرآن ڏئي سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم تي موڪليوسين اهڙي طرح ٻين فرشتن کي ٻيا ڪم ڏئي هرهڪ کي پنهنجي پنهنجي طور طريقي تي دنيا جي جهان ۾ اسان موڪليون ٿا الله تعالي فرمائي ٿو انا ڪنا مرسلين اسان اهي رسول موڪليندڙ آهيون رحمت آهي جهانن جي، جو رب جي پاسي کان نازل ٿئي ٿي انهن تي، جو اهڙا اهڙا ڀلا شخص، ايڏيون وڏيون صالح شخصيتون موڪلي دنيا تي رحمت ٿا ڪيون، انا ڪنا مرسلين رحمة من ربڪ، اهو اسان موڪلڻ وارا آهيون، تنهنجي پروردگار جي رحمت آهي، انه هو السميع العليم، بيشڪ اهو ٻڌڻ وارو ڄاڻڻ وارو آهي، جو ٻڌي ڄاڻي، حالات کي ڏسي، خبر رکي، پوري طرح پوء الله تعالي عين ضرورت جي موقعي تي ڪم ڪري ٿو جيئن خاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم کي قرآن ڏئي سڄي عالم جي لاء رحمت ڪبريٰ بڻائي اهڙيء طرح رحمة من ربڪ انه هو السميع العليم اهو سميع عليم آهي مطلب ته اهو قرآن شريف ايڏو وڏو الله تبارڪ و تعاليٰ ڪتاب موڪليو آهي، ايڏو باضابطه، ايڏي نظر ۽ رحم سان موڪليو آهي. موڪليندڙ اهو پاليندڙ آسمان جو زمين جو وما بينهما جيڪي هن ۾ آهي، ان ڪنتم موقنين جيڪڏهن توهان يقين ڪندڙ آهيو ته ڳالهه اها اٿو. ٻي ڳالهه نه سمجهو. توهان ۾ ڪنهن شيء تي جيڪڏهن يقين رکڻ جي صلاحيت آهي ته سڀ کان وڌ قابل يقين الله تبارڪ و تعاليٰ جي ربوبيت عامه آهي، جنهن ربوبيت جا اسان وٽ ٻه حصا آهن. هڪڙو روح جي ربوبيت، ٻي مادي جي. مادي جي ربوبيت هيء آهي ته هن ڪائنات کي زمين کان وٺي آسمان تائين، فرش کان وٺي عرش تائين انسان جي پالنا رکيائين. روحاني ربوبيت ته هي قرآن پاڪ الله تعاليٰ پنهنجي طرفان موڪليو، ايڏي عنايت الله تعاليٰ ڪئي، وسيع عنايت. تنهنڪري توهان کي جيڪڏهن ڪو يقين ڪرڻو آهي ته پوء اهو يقين جهڙو مسئلو اٿو، انهيء کي توهان سمجهو. لا اله الا هو، الله کان سواء ٻيو مالڪ ۽ بادشاهه ڪونهي، يحيي ويميت، اهو ماريندو آهي، جيئاريندو آهي، ربڪم، توهان جو پاليندڙ، رب آبائڪم، توهان جي ابن ڏاڏن جو به پاليندڙ، الاولين، جيڪي صفا اڳي گذريا آهن، جن کي رب تبارڪ وتعاليٰ وجود ۾ آڻي ۽ توهان جو نسل برپا رکيو آهي، ايستائين توهان نظر ڪريو. پوء جڏهن انهيء، الله تعاليٰ، توهان کي ايتري قدر نظر رحم جي ڪري ۽ پاليو ته پوء عبادت ۽ بندگي غير جي انهيء ڪيئن ٿي سگهي ٿي؟ هڪڙي صاف حقيقت آهي جنهن ۾ ڪنهن شڪ شبهي جي گنجائش ناهي. اهو جيڪڏهن يقين توهان کي آهي ته پوء اها ڳالهه چئو. جيڪڏهن علم اٿو ته ايمان اٿو ته اهو. فارتقب. يوم تاتي السماء بدخان مبين حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي الله تعالي ٿو فرمائي ته پوء تون انتظار ڪر ڀلا ڳالهه هيء ٿي ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان جڏهن انهن قريش سخت مخالفت ڪئي ۽ انتهائي مخالفت ڪيائون تڪرار ڪيائون پوء حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم الله کان دعا گهري رب تعالي اللهم اعني بسبع ڪسبع يوسف الله تعاليٰ اسان جو امداد ڪر اهڙو جهڙو يوسف عليه السلام جو ستن ورهين سان تو امداد ڪيو هو. يوسف عليه السلام کي الله تعاليٰ ست ورهيه ڏنا ها ڏڪر جا. پهرين ست ورهيه سڪر جا، پوء ست ڏني ڏڪر جا، پوء ماڻهو متوجهه ٿيا حضرت يوسف عليه السلام ڏي ۽ انهي پنهنجي فياضي ڪئي، انهن کي کاڌو پيتو ڏنائين، ان وغيره تقسيم ڪيائين، ٿوري رقم ۾ يا جيڪي غريب ها تن کي مفت، ائين حضرت يوسف عليه السلام جي نبوت مصر جي اندر چمڪي. ۽ هدايت تبليغ وسيع ٿي پوء ڄڻ نبوت جو پروگرام ڏاڍو مضبوط ٿي ويو ۽ هوڏانهن وري حضرت يعقوب عليه السلام وارا به اچي ويا مطلب بني اسرائيل مصر جي اندر آباد ٿيا هي ڏاڍو وڏو دين جو ڪم ٿيو اها حضرت يوسف عليه السلام سان الله جي هڪڙي وڏي امداد هئي مدد هئي تنهن ڪري نبي سائين جن فرمايو ته الله تعالي جيئن تو يوسف عليه السلام سان امداد ڪيو هو اسان جو به ڪو اهڙو امداد ڪر ته جيئن ڪم نبوت جو وڌي اها دعا هئي

ڍيرن تي حتيٰ ڪي ايتري قدر بک جي حالت اچي پيدا ٿي جو نظر گهٽجي وئي، آسمان ڏي ڏسن ته رڳو بک سان دونهون پيو نظر اچي، نظر جي گهٽتائي ۾ ڌنڌلو ٿي ويندو آهي. پوء ابو سفيان ۽ ڪي چند قريش اتان هليا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن ڏي آيا مديني منور هي جنگ بدر کان اڳ جي ڳالهه آهي انهي وچ ۾ اچي قسم وڌائونس الله جا ۽ ننگ وڌائونس رشتي جا ته تون اسان جو مائٽ دعا گهر الله تعاليٰ کان اسان کان عذاب لهي وعدو ڪيون جيڪڏهن عذاب لٿو ته سائين اسان مؤمن آهيون تون همت ڪر نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم فرمايو ته چڱو دعا گهرون ٿا پوء الله تعاليٰ کان دعا گهريون ته رب تعاليٰ هاڻي هي ماڻهو پشيمان ٿيا آهن تون غيب جو ڄاڻندڙ آهين اسان دعا ٿا گهريون ملڪ جي اندر سڪر سڻائي ٿئي اچي سائين مينهن ڏينهن پيا بارشون ٿيون اچي آباديون ٿيون قحط ڏکر لٿو مصيبت وئي پوء جڏهن جو هنن کان طلب ڪئي ويئي ته ايمان آڻيو، پاڻ ۾ صلاح ڪري چيائون ته نڪو، هي اجائي ڳالهه آهي، هڪڙو جنون آهي، هڪڙو عجمي ماڻهو آهي، ثقيف قبيلي وارن جو، اهو اچي هن کي ڪي مضمون ٿو ٻڌائي، هي ان جو قرآن نالو رکي ۽ اسان کي ٿو پيش ڪري، هي ڪا خاص ڳالهه ڪانهي، ڪاهي اتفاق آ، ايئن ابي ڏاڏي ۾ به ڏڪر ايندا ها، لهي ويندا ها، مڙئي اسان به ڦاٿاسين وڃي چيوسي ته خيال آ ڪا دعا ئي ڪانهي، ايئن ڪري انڪار ڪيو. پوء الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو ڏسو توهان هڪڙو اهڙو ڏينهن اچڻ وارو آهي جنهن ڏينهن دونهون ظاهر ڏسڻ ۾ هنن کي ايندو اهو دونهون ظاهر ٿيو ۽ پوء هنن جي مٿان نبي سائين جن دعا گهري دعا گهرڻ کان بعد وري هي ڦري ويا پوء الله تعاليٰ واعدو ڪيو ته جيڪڏهن اها ڳالهه آهي ته پوء توهان کان هاڻي انتقام وٺبو پوء انتقام ٿيو بطشة الڪبريٰ معنيٰ پڪڙ وڏي يوم نبطش البطشة الڪبريٰ

ثم تولوا عنه پوء نبيء جي انهيء دعا کان بعد سڪر سڻائي ٿيو ڦري ويا. قالوا معلم مجنون چيائون ته هن کي هڪڙو همراهه سيکاريو ٿو وڃي پوء اهو اسان کي چئي ٻڌائي ۽ پوء چوي ٿو ته ڀئي هي قرآن لکو آهي حالانڪه ڪا ڳالهه ڪانهي. انيٰ لهم الذڪريٰ انهن ماڻهن کي ڪٿي آهي نصيحت الله تعاليٰ فرمايو بهرحال دعا ته ٿي وئي ڏڪر ٿيو سڪ لهي ويو سڪر سڻائي آئي الله تعاليٰ فرمايو ته هاڻي هنن کان حساب وٺو ڇو ته هنن تمام زيادتي ڪئي آهي. پوء هن به دخان صورت ۾ رب تعاليٰ اها نبي سائين جن کي بشارت ڏني آهي يوم نبطش البطشة الڪبريٰ هڪڙو ڏينهن اهڙو ٿو اچي هاڻي جنهن ۾ اسان پڪڙ ڪنداسون انهن تي سخت پڪڙ انا منتقمون اسان انتقام وٺڻ وٺندڙ آهيون هاڻي هنن کان بدلو وٺنداسين اها گهڙي ٿي حضرت عبدالله بن مسعود کان روايت آهي ته ٿورڙي وقت ۾ چوڏهين مهيني تي جنگ بدر جي ٿي نبي سائين جن ۽ ڏڪر جي موقعي تي نڪري آيا پويان ڏينهن هئا جو نڪري آيا دعا به گهريائون پوء سائين اهو سال کن گذريو ان ۾ سکر سڻائي ٿي مٿي ٻه مهينا ٿيا چوڏهين مهيني تي بدر جي لڙائي ٿي ان بدر جي لڙائي ۾ هوڏهون هزار ماڻهن کي وٺي آيا نبي سائين جن جا ٻه ٽي سو ماڻهو هيا هتي اچي مقابلو ٿيو ان مقابلي جي انتها اها ٿي ته ستر ماڻهو ڪافر انهن جا وڏي ۾ وڏا جيڪي امير هيا متڪبر ۽ مغرور هيا جن نبي سائين جن کي تڪليف ڏني هجرت تي مجبور ڪيو سڀ قتل ٿي ويا ۽ ستر ماڻهو جيڪي ٻئي نمبر جا ماڻهو هيا اهي سڀ انهن جا گرفتار ٿيا باقي عام ماڻهو ٽئين نمبر جا ٿرڊ ڪلاس جا ماڻهو ڀڄي هليا ويا ائين ٿي پيو معاملو اهو رب تبارڪ وتعاليٰ هنن کي ڪري ڏيکاريو جو چيخون نڪري ويون مڪي وارن کان رڙيون ڪندا رهيا ظالم مردي هيڏو جنگ جي اندر هنن کي سخت عذاب پهتو ولقد فتنا قبلهم الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان هنن کي اڳي به امتحان ورتو هو قوم فرعون جي کي انهن به پنهنجي رسول سان ايڏي گستاخي ڪئي، جڏهن جو عذاب اچي، طوفان اچي، ماڪڙ اچي، ڏيڏر آيا، رت آئي ۽ ۽ قمل آيو، جيت جڻيا، پوء انهي سڀني ۾ پنهنجي انهي نبي کي اچي ايلاز ڪن ته سائين هاڻي دعا گهر، هاڻي دعا گهر، نبي وڃي دعا گهرندو، مصيبت وڃي لهندي، نيٺ اهو نتيجو نڪتو جو موٽندي موٽندي وري به دعا تي اچن، موٽندي وري دعا تي اچن، انڪار ڪن، آخر الله تعالي هنن کون.